پنهنجو اسماعيل يا مدين وارا يا ڪير جيڪي انهن کي هنن وڪيو ويهه سلور پنهنجي ٽڪرن منجهه چانديء جي ٽڪرن منجهه وڪڻي ڇڏيائون هاڻ شام جو موٽي آيا آهن تنهنجو هاڻي پنهنجو اچي عشاء جي وقت اوندهه ٿي وئي آهي تنهن وقت ۽ اڄ پنهنجي يوسف عليه السلام پنهنجي يعقوب عليه السلام کي والد صاحب کي اچي ڏنو ڏيکاريائون هن ته ٻڌايو ته اسان اهڙي نموني سان وياسون ائين ٿيو پوء وري بگهڙ کائي ويو پر تورات ۾ لکيل هو ته هي ڏس ته ڪنهنجي قميص آهي تنهنجي پٽ جي آهي ڪنهنجي ته تنهنجي پٽ جي ڪونه پڇينس ها پوء حضرت يعقوب عليه السلام پاڻ ئي ٿو چوي ته هي منهنجي پٽ جي آهي مون کي هن پٽ بگهڙ کائي ويو آهي هاڻي اهو ٿورو فرق ڪيوسون ته ور تورات ۾ هي آهي ۽ قرآن شريف ۾ هي آهي ته حضرت يوسف عليه السلام حضرت يعقوب عليه السلام چيو فصبر جميل پنهنجي مون کي سڀ صبر جيڪو آهي سٺو آهي ڪرڻ بل سولت لکم انفسکم امرا چين پنهنجو توهان کي ڳالهه دل کي وڻي آهي سو اها ڳالهه ڪريو ٿا پر ڳالهه ائين ناهي جيئن توهين چئو ٿا ائين ڳالهه ناهي بل سولت لکم انفسکم امرا مطلب اهو ته جيئن توهين چئو ٿا تيئن ناهي ڳالهه ڳالهه آئون سمجهي ويو آهيان هي قميص جيڪا سڄي ساري پئي آهي ماڻهو کڄي هليو اهو ڪيئن ٿي سگهي ڪهڙي هن عجب جهڙو هو بگهڙ هو جو بابو منهنجو پٽ کي کائي هليو قميص سڄي ساري پئي آهي هڪڙو ته مطلب فزيڪل ليول تي اها معنيٰ پر هن جي لفظن ۾ جا معنيٰ ٿي ته اهو ڪوڙا هئا جو چون ته اسان جيڪڏهن سچا هجون ته به تون ڪونه هوند مڃي ته توهان سچا ڪيئن ٿيندؤ هن معاملي ۾ وري ڳالهه ڪجي اها ته جيڪڏهن ماڻهو هڪڙو ماڻهو ڪوڙ ڳالهائڻ جو عادي هوندو پوء هن کي هونئن ئي اعتبار ڪونه ٿيندو ماڻهن جو پر هاڻي پيء آهي هو پٽ آهي پوء مڙيئي مٿو ويٿو ڏي هن سان ويٺو هن جون ڳالهيون سهي پر پوء هن کي خبر پئجي وئي آهي ته هي ڪوڙا آهن هاڻ جڏهن وري آخر ۾ ايندا بن يامين جي ڳالهه ڪندا ان وقت واقعي سچا به هوندا ته به حضرت يعقوب عليه السلام ان جي ڳالهه ڪونه مڃيندو چوندو قال بل سولت لڪم انفسڪم امرا اتي به ائين چوندو پنهنجو پوء هاڻ اتي چوندو ته اسان ائين اسان ائين اميد آهي ته منهنجو سڀئي پٽ مون کي ملي موٽي ملندا. پوء اتي اها ڳالهه ٿو ڪري پر صبر جميل جي ڳالهه ڪونه ٿو ڪري. پر اهو نمونو ته هاڻي قال بل سولت لڪم انفسڪم امرا فصبر جميل والله المستعان علي ما تصفون الله جي مدد کپي ٿي مون کي هاڻي جيڪي توهين چئو پيا انهي جي خلاف يعني توهان جي ڳالهه ڪوڙي آهي ۽ الله جي مدد جڏهن درڪار درڪار آهي هر وقت جڏهن مدد ٿيندي رب پاڪ جي سو اهو وڃي مسئلو حل ٿيندو. في الحال حضرت يعقوب عليه السلام کي ڄڻ اها پڪ آهي ته حضرت يوسف عليه السلام جيئرو آهي پر هاڻي ڪٿي آهي ڇا پوزيشن آهي اهو واضح رب رب تعاليٰ نٿو ٻڌائي پنهنجو حضرت يعقوب عليه السلام کي ان ۾ وري پاڻ اها به ڳالهه ڪئي ته جيڪي مفسر آهن، ربا آهن، ربائي آهن، پنهنجي تورات جا، اهي چون ٿا ته پنهنجو انهن قرض ڪيو هيو مطلب ته قسم کنيائون ته پنهنجو نه ٻڌائينداسون ۽ پوء هنن جو قسم جيڪا آهي ان جي پنهنجي ڳالهه هنن تي رهي ۽ پوء الله تعاليٰ ان کي ظاهر نه ڪرڻ چاهيو ۽ حضرت اسحاق عليه السلام کي خبر هئي ته ڳالهه ڪيئن آهي پر هن چيو جڏهن رب پاڪ پاڻ نٿو ظاهر ڪري آئون ڇا لاء ظاهر ڪيان؟ حضرت جبرئيل عليه السلام ظاهر نٿو ڪري پوء اهو مطلب ته انهن جو مفسر جيڪي آهن تورات جا يهودي ته اهي به ڀلو تفسير ٿا ڪن سٺو آهي تفسير پر انهي ۾ اسان جيڪو آهي سي پنهنجي محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي امت منجهه ڄڻ اسان جو تفسير اهو انهي جو معنيٰ اهو ٿيندو ته رب پاڪ جڏهن ڳالهه نٿو واضح ڪرڻ چاهي ته بس ان جي مشيت آهي اها هن جيئن چاهي ۽ مشيئت آهي ته معنيٰ ڪو ماڻهو ان جي خلاف قدم نه ٿو کڻي سگهي، نه ڪو حضرت جبرئيل عليه السلام، نه ڪو حضرت اسحاق عليه السلام، نه ڪو حضرت يعقوب عليه السلام، اها ڳالهه ڪنهن کي خبر ڪونه پوندي، نه ڪو ئي پٽن کي وري پنهنجي ٿيندي ڇا چئبو آهي ته پنهنجو چڱائي ايندي انهن جي دل ۾ الله تعاليٰ انهن جي دل ۾ وجهندو ته ڀئي توهان ئي ٻڌايو ڀلا ڳالهه، پٽ پيء کي گهٽ ۾ گهٽ ڀئي ڪٿي آهي، جيئرو آهي، اسان وڪڻي ڇڏيو آهي، ڪٿي هوندو ضرور دنيا جي ڪنهن حصي ۾، هن کي خبر ئي ٿي مصر وڃن پيا، سامان وامان کڻي پيا وڃن ڪهڙو، هن هن اتان ئي جيڪو قافلو هن پاسي لنگهندو پنهنجي ويسٽ جي طرف ته اهو ضرور مصر ۾ ويندو، جيڪڏهن هيڏانهن به ايسٽ جي طرف پيو وڃي ته پوء سيريا وغيره ڏي ويندو، ته هن کي خبر آهي ته قافلو ڪيڏانهن وڃي پيو ته مصر ويندو، هاڻي مصر ۾ ۾ ئي ويو هوندو، پوء اهو مطلب ته خيال ڪري سگهجي ٿو مطلب ڪي ڳالهيون ماڻهو اهڙي نموني سان سوچي سگهي ٿو بهرحال هاڻي هتي پوء اتي جيڪو آهي سو هاڻي قافلا اچن ٿا پوء قافلا جيئن چيوسون ته پنهنجو هنن چيو اسماعيلين جو قافلو آهي هن چيو مدينين جو قافلو آهي ان جي ڳالهه وضاحت ڪئيسون ته اسماعيل جيڪي آهن حضرت اسماعيل عليه السلام جو اولاد آهن اهي هن جا چاچا آهن پنهنجي يعقوب عليه السلام جا يعني هنن جا ڏاڏا ٿيا ڄڻ هڪڙي لحاظ کان انهن جو اولاد آهن مطلب هن کي کپي ته هڪ ٻئي کي سڃاڻن پر هي هٺيلا آهن پنهنجا يهودي جيڪي آهن ته پوء اهي ڪيئن سڃاڻندا به هوندا ته ڪونه چوندا هئا اسين سڃاڻون ٿا توهان کي ڇو جو هن سان مائٽي مٽي ڄڻ اسان جي ڪونهي هو پنهنجو يهودي نسل نه آهن انهن جي ماء جيڪا هاجره عليه السلام جيڪا آهي سا پنهنجي مصر جي آهي ان ڪري هن جي ٿوري نفرت انهي لحاظ کان پر لکڻ وارن جي پوء مطلب ته هي الله تعاليٰ جو ڪلام هن ۾ به آهي پر پوء لکڻ وارن جو به ڪلام آهي جيڪو هي واضح ڪن ٿا پنهنجو هنن جا هاڻي اسڪالر جيڪي ٽي سو سال ٿيا آهن ته جرمن جي اسڪالرس ولهاسن ۽ ٻيا جيڪي آهن انهن اهو واضح ڪيو آهي ته هي پنج مختلف روايتون آهن جيڪي هنن وڌيون آهن هن منجهه تورات ۾ تورات حضرت موسيٰ عليه السلام ڪو لکيو آهي نه ڪو الله جو ڪلام آهي پورو هن ۾ الله جو ڪلام به آهي ۽ ماڻهن جو به لکيل آهي ۽ ماڻهو به پنجن قسمن جا مختلف ماڻهو آهن، جيڪي مختلف دورن منجه هنن اهو وڌو آهي ڪلام ۾ اها ڳاله ڄڻ هاڻي ويسٽ جا اسڪالرس جيڪي پڙهن ٿا يونيورسٽين وغيرن ۾ پڙهندا به اهو انهن کي اها ڳاله پڙهائين ٿا ٽيڪسچوئل ڪرٽسزم ۾ جيڪو آهي سو اهو پڙهبو ته اهي ڇا آهي ڪهڙا ڪهڙا پنهنجو آهن سورسز يا پريسٽلي سورس آهي ڪي الوهيم سورس آهي ڪي فلاڻو سورس آهي اهي پنج سورسز آهن. اهي ٻڌائين ٿا هاڻي اتي هاڻي هي اچي ٿو جاءت سيارة قرآن شريف ۾ ڄڻ ٻڌائي ڪونه ٿو ڪي ڪير هئا اهي ڪير ڪهڙي قوم جا ماڻهو هئا جاءت سيارة فارسلوا واردهم اها اڳ ۾ ڳالهه ڪري چڪاسون ته وارد پنهنجو موڪليائون يعني جيڪو اڳ ۾ اچي قافلي جي اڳيان پنهنجو پاڻي پرنڀ ۽ لٺ پنهنجو ڇا چئبو آهي ڪاٺيون ۽ باهه وٽ پڙلاء ڪرڻ جو تنبو ومبو کوليندا يا چاهي ڪر اس هوندي ڇا ته پوء اهڙي نموني سان پنهنجو ڪجهه ڪن ڪندا جو قافلو پويان ايندو ته اهو اچي رهندو پڙلاء اچي ڪندو اتي ۽ پوء وري اڳتي وڌندا ته هي پڙلاء ڪرڻ وارا ئي ماڻهو جيڪي آهن انهن پنهنجو دلو موڪليو پنهنجو وارد موڪليو جنهن پنهنجو دلو اڇليو هيٺ يا ٻوڪو اڇليو يا تو جيڪو به توهان چئو ته پاڻي ڀرڻ جي لاء ته ان ۾ ۾ حضرت يوسف عليه السلام مٿي چڙهي آيو هاڻي جو ڏسي جيڪو ماڻهو جيڪو پاڻي ڪڍڻ وارو هو هو ڏسي ڄڻ خوش ٿيو جنهن کي لکاس قال يا بشرا پاڻ مفسر چوندا اهو بشرا ماڻهو جو نالو آهي ان کي سڏ ڪري ته چوندو اي بشرا هي جيڪو آهي پنهنجو ڇوڪرو آهي. پر نه ان مان مراد خوشخبري ڪيڏي خوشخبري آهي جو به اسان کي ڇوڪرو هٿ اچي ويو آهي. گهريوسون ته پاڻي وري ته سهڻو ٻارڙو هڪڙو هٿ اچي ويو آهي اسان کي سٺو آهي نه ته يارهن ٻارهن سالن جو آهي هاڻي پوء هن کي وڪڻنداسون ڇا ڪنداسون هن مان ڪو فائدو ٿيندو اسان کي پوء هاڻي هن کي هتي اسروه بضاعة الله تعاليٰ فوراً قرآن شريف منجهه اها لفظ وجهي ٿو ته اسروه هن کي لڪايائون بضاعة ڪري، بضاعة ڪري معنيٰ وڪڻڻ جي شيء ڪري، پونجي جيڪا چئجي ان کي يا ڇا چئجي واپار جو مال پنهنجي سائين ٻير واري صاحب لکيو آهي واپار جو مال بضاعة، بضاعة جيڪا وڪڻجي دڪان تي رکي هٽ تي جيڪو مال رکبو وڪڻڻ جي لاء بضاعة ٿيندي بضاعة بضاعة پوء هن کي لڪايائون ته هاڻي پوء هن جا ڀائر آيا يا نه آيا انهن وري وڪيو هن کي يا نه وڪيو ڇا ڪيو پوء قرآن شريف ۾ ڄڻ واضح اها ڳالهه ڪونهي پنهنجو تورات ۾ آهي ته ڀائر پهچي ويا هليا پوء هن ويهن سلور جي ٽڪرن تي هن کي وڪيو پوء هو کڻي ويا هليا پوء هاڻي هنن هڪن کي تورات جي ستٽيهين چيپٽر ۾ خود جيڪو آهي سو ڪنفيوجن آهي ته ڪڍيا ڪنهن يعني ڀائرن ڪڍيو يا مدينت وارن ڪڍيو ۽ مدينت وارا ٻڌايوسون ته قطوره عليه السلام جو اولاد آهن جيڪي حضرت ابراهيم عليه السلام جي زال آهي ان جا اولاد آهي پنهنجو مدين ان جي نالي تي ان مدين جو اولاد آهن اهي ان انهن منجهان ئي وري ٿيندو وڃي حضرت شعيب عليه السلام جيڪو جنهن جو قصو قرآن شريف ۾ بار بار اچي ٿو جيڪو ماڻهن کي واپار جي متعلق سٺي ڳالهه ٻڌائي ٿو ۽ ان کان پوء وري جيڪو انهي جو ڊسنڊنٽ آهي جنهن جو نالو ڪونه ٿو ڄاڻايل قرآن شريف ۾ پر حضرت موسيٰ عليه السلام جنهن جي ڌيء سان وڃي شادي ڪندو صفورا عليه السلام سان اها جيڪا آهي سا انهي ماڻهو انهي مدين جي اولاد منجهان شعيب عليه السلام جي اولاد منجهان اهو ماڻهو آهي انهي جو نالو قرآن شريف ۾ ڄڻ ڏنل ناهي

عليه السلام جو پيء، اهو جيڪو آهي سو اتي اچي ٿو، حضرت موسيٰ عليه السلام کي صلاح مشورو ڏئي ٿو ته هيئن ڪر، تون اهڙي نموني سان تنظيم ڪر هنن جي، پنهنجو منظم ڪر اهڙي نموني سان، هن ڊسپلين هن کي اهڙي نموني سان سيکار، هيئن ڪر، هيئن ڪر، هي ڳالهيون هن کي اچي سيکاري ٿو. انهيء برپٽ منجهه اهو جيڪو جيٿرو، هن جو نالو آهي تورات ۾، پوء هاڻي قرآن شريف ۾ نالو ڏنل نه آهي، پر اهو حضرت شعيب عليه السلام جي اولاد منجهان آهي. پوءِ ائين پاڻ به سيڌ ڪرو مطلب جيئن رکندا آهيون نالا پاڻ ته پنهنجي ڏاڏي جو نالو وري رکبو آهي ته ان جو به نالو هجي شعيب پر قرآن شريف ۾ نالو ڏنل ناهي واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون الله تعالي ڄاڻي ٿو هنن جيڪو ڪيو ٿي يعني هنن معنيٰ ته اسماعيلين ڇا ڪيو يا مدينتين ڇا ڪيو يا وڪڻڻ وارن ڇا ڪيو يا ڪڍڻ وارن ڇا ڪيو يا ڀائرن ڇا ڪيو جيڪي به سڀئي ڌريون آهن انهن ڇا ڇا ڪيو ڪهڙو ڪهڙو انهن جي دل جي نيت هئي ڪهڙي اندر ۾ ڳالهه هئي ڪهڙي ٻاهر هئي ڇا ٿي چيائون اهو سڄو الله تعاليٰ کي خبر والله عليم بما يعملون اهي سڀئي ڌريون جيڪي به ڪيائون ٿي وڪڻڻ وارن وٺڻ وارن خريد ڪرڻ وارن ڪڍڻ وارن وجهڻ کوهه ۾ وجهڻ وارن

ڪنهن وڪيو ڀائرن وڪيو يا اسماعيلين وڪيو يا مدينين وڪيو يا مدينين وري وڃي مصر ۾ عزيز مصر کي وڪيو جنهن به وڪيو حضرت موسيٰ حضرت يعقوب يوسف عليه السلام جو قدر نه سڃاتائون هن جي قيمت جيڪا آهي سا هنن پئسن منجهه نه هئي جيڪي ويهه سڪا چانديء جا هئا هو هت مطلب ته بيڪار هو پوء انهيء ڪري الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ چئي ٿو بخسن دراهم ثمنن ثمن معنيٰ قيمت ان جي قيمت جيڪا آهي سا بخسن دراهم درهم درهم پنهنجا پر کوٽا بخس معنيٰ کوٽو کوٽو يعني جيڪو نه هلي جيڪو رد ڪجي ردي

وجهن ٿا ٻيا نوٽ جيڪي ردي آهن ڪوڙا آهن پوء وري اهي هن جون مشينون آهن اهي سنڀالين ٿيون ته اهو کوٽو آهي سڪو کوٽو سڪو ردي سڪو آهي جيڪو مطلب ته فيبريڪيٽيڊ آهي جيڪو ٺهيل آهي مطلب ته اهڙي نموني سان ڇا چئبو هنکي ته اهو ڪارگر نه آهي اهو دڪان تي هلندو ڪون ٻيو ڪو وٺندو ڪون بينڪ وارو وٺندو ڪون اهڙي نموني سان بخسن بخس بخسن دراهم بب ۽ ٻيو بخسن ڇو جو حلال نه آهي اهو پيسو انهي ڪري ردي آهي کوٽو آهي شرعي معنيٰ ۾ به يعني جيڪڏهن کڻي سڪو يعني هلي به وڃي دڪان تي وٺي به وڃي صحيح يعني صحيح مطلب ته هن کي ضرب لڳل هجي ٺپو صحيح هجي يا منٽ ٿيل صحيح هجي ته به جيڪو آهي سو کوٽو آهي ڇو جو حرام آهي ڇو جو هي هي پنهنجو حضرت يوسف عليه السلام جيڪو آهي سو حر هيو يعني آزاد هيو ۽ انهي کي وڪيو آهي پنهنجي ڀائرن غلام ڪري غلام جي حيثيت ۾ انهي ڪري اهو حرام آهي ان جو کائڻ پئسو يعني بخسن بخسن جي معنيٰ ۾ اهي سڀئي معنائون اچي ويون ته حرام آهي کوٽو آهي ردي آهي اهو هلندو اهو ڪونه اهو پئسو جيڪا به قيمت ڏنائون ڪي ويهه ڏنائون ڪي کڻي لکين ڏين ها ڪروڙين ڏين ها ته به اهو کوٽو هو جيڪو حرام هو ردي هو بخسن دراهم معدوده چند، ڳڻپ جا، معدوده معنيٰ عدد جنهن کي ڪري سگهجي، اهو معدود آهي. معدود معنيٰ ڳڻي سگهجي. ڳڻپ جا، ڳڻپ جا معنيٰ ويهه هئا، ويهه سڪا چانديء جا ننڍڙا ننڍڙا ننڍڙا سڪا ننڍڙا چانديء جا سڪا مطلب ته جيئن پنهنجو روپيو به اڳئين زماني ۾ چانديء جو هو يا چانديء جو پهرين ڪندا هئا يا چاندي جهڙي قيمت هئي ان جي پوء انهيء روپئي کان به مطلب ته گهٽ اهڙي قيمت ڪا هئي ان جي

اسماعيلين وڪيو يا مدنين وڪيو، ڪانو فيه من الزاهدين هن جي معاملي ۾ زاهد هئا. زاهد جي معنيٰ پازيٽو به آهي نيگيٽو به آهي. پازيٽو اها آهي ته جڏهن ماڻهو دنيا کي تياڳ ڏئي ۽ دنيا کان بي فڪرو ٿي وڃي هليو دنيا جي ڳڻتي نه ڪري دنيا جي اهميت کي سمجهي ته هي ردي آهي بس کوٽي آهي سمجهو ته اهو ڄڻ زاهد آهي دنيا کي ڇڏي ڏنائين تياڳ ڪيائين دنيا کي. هو به زاهد آهي، متقي يعني پرهيزگار، تقويٰ وارو، جيڪو دنيا جي پويان ڪاهي نه پيو آهي. پر جيڪو انهيء معنيٰ ۾ اها به ٿي ته قدر نه سڃاتائين، يعني دنيا جو قدر، هن قدر سڃاتو آخرت جو، زاهد جيڪو آهي، سو آخرت جو قدر سڃاتائين ۽ هن دنيا جو قدر نه ڪيائين، ڇو جو چيندي هيء بيڪار شيء آهي، ردي شيء آهي، هن کي آء مون تياڳ ڏنو، هن کي مون ڇڏي ڏنو، ان ڪري آئون زاهد آهيان هن سلسلي ۾. پر هيء قرآن شريف ۾ چئي ٿو ته. ڪانو فيه من الزاهدين هو حضرت يوسف عليه السلام جي معاملي ۾ ان معنيٰ ۾ بي پرواهه هئا جو ان جو حق نه ڄاتائون، ان جي قيمت نه سڃاتائون، ان جو قدر جيڪو الله تعاليٰ وٽ هو، ان جو جيڪو اعزاز، جيڪو عظمت، جيڪو شناس جيڪا الله تعاليٰ وٽ هئي سا هنن وٽ نه هئي ان ڪري جيڪو آهي سو هي ان جي معاملي ۾ زاهد هئا، زاهد هئا معنيٰ بي قدرا هئا. بي قدر قدر نه ڪيائون، چي قدر بي قدر ڪهڙو ماڻهو آهين تون، قدر نه ڪئي هيڏي وڏي، پوء انهيء جي مثال وري پوء مفسر چوندا، ڪشف الاسرار جو صاحب چوي ٿو، رشيد الدين ميبدي جيڪو شاگرد آهي خواجه عبدالله انصاري رحمة الله عليه جو، اهو چئي ٿو ته بادشاهه سلامت آيو مصر جو، ۽ جتي حضرت يوسف عليه السلام جو واڪ پئي لڳو ۽ وڪيو پئي وڪاميو پئي ماڻهن ٻوليون پئي ڏنيون ته آئون هيترو ڏيندس آئون هيترو ڏيندس پوء حضرت پوء جيڪو بادشاهه آهي پوء وري ان سان ملاقات ٿيندي هيس پوء بادشاهه اچي ٿو پنهنجي گهوڙي تي ڏسي ٿو هن جو چهرو مبارڪ حضرت يوسف عليه السلام جو ۽ ان تي نظر وجهي چئي ٿو ته منهنجي بادشاهت ۾ ڪا طاقت ڪانهي، مون وٽ به ڪو ايترو پئسو ڪونهي، مون وٽ ڪو ڏوڪڙ ڪونهي، مون وٽ ايتري ڪا ڳالهه ڪونهي، سون چاندي مين، مون وٽ ايترا جواهر ڪونهن جو آئون هن شخص جي قيمت ڏئي سگهان. انهيء ڪري هو پنهنجو گهوڙو موٽائي بدلائي هليو ٿو وڃي. پوء اتي خريد ڪرڻ وارا گهڻئي هئا. مطلب ته هوء ويچاري جيڪا پنهنجو ڪري پئي پنهنجو ڇا چئبو آ ڪپهه جو ڍيرو ان ۾ سڳو پئي ٺاهي، اها به ويچاري آئي چي آئون به يوسف جي خريدارن ۾ پنهنجو نالو ٿي ڪريان ۽ ٻيا به ماڻهو گهڻئي آيا پوء ان جو تمام هڪڙو سٺو هڪڙو ڏين ٿا هڪڙو سو بيڪ گرائونڊ اهي ڳالهيون پڙهڻ ضروري آهن اسان جا علماء جيڪي آهن چوندا بس اها ڳالهه نه پر ڀئي ڪهڙي نموني سان آڪشن ٿيندا هئا ڪهڙي ماڻهو سان ماڻهو وڪڻندا هئا ڪيئن ٻوليون لڳنديون هيون، ڪيئن هڪ ٻئي جون ٻولي کي رد ڪندا هئا، هو جڏهن پڙهبو ان ۾ ته اهي ان زماني جا ماڻهو هاڻ اڄ اڄڪلهه به ٻوليون ٿين ٿيون، اڄڪلهه به آڪشن ٿين ٿا پر اسان جي آڪ انهن پراڻن زماني جي آڪشنز کان هي ڪيئن مختلف آهن، اوڙا ئي آهن يا ناهن، هينئر به هتي اسان نيوزيلينڊ ۾ گهر آڪشن ٿين ٿيا، ٻيون شيون آڪشن ٿين ٿيون، اتي ماڻهو وڃن ٿا، پاڻ وٽ پاڪستان ۾ جيڪو آهي سو حرام خور ويٺا آهن، اهي سمجهو ڀاڄيون ڀتيون هي هو دڪان تي اچن ٿيون انهن کي آڪشن ڪن ٿا پوء جيڪي ڦريو انهن کي موٽايو ويچارن کي جيڪو کڻن ٿا اچن ٻارن ٻهراڙين منجهان سبزيون ڀاڄيون هي هو ٺاهيو پڄايو ويچارا کڻيو ٽرڪون ڀريو اچن پوء اتي انهن کي اهڙي نموني سان ٺڳيو بيوقوف ڪريو انهن کي ڦريو ڇڏين ته اهو ماڻهن کي ڄاڻڻ ضروري آهي اهو علم آهي ڀئي پراڻي زماني ۾ ڪيئن هلندو هو تان ڪيئن خبر پوندي هن زماني ۾ ڪيئن هلڻ گهرجي ته اهڙي نموني سان هلبو ته هاڻي جيڪڏهن علماء جيڪڏهن اهي ڳالهيون ٻڌڻ نه چاهيندا ۽ هر هڪ ڳالهه کي رد ڪندا ته پوء ڪيئن دنيا هلندي ماڻهو جاهل ٿيندو ويندو هر هر نيو نئون جيڪو نسل ايندو سو جاهل کان جاهل جاهل کان جاهل تر ان ڪري جو علم آهي ڪونه ڀئي اڳي ڪيئن ٿيندي هو ڳالهه هاڻ ڪيئن ٿي ٿئي ان کي ماڻهو هڪ ٻئي سان ڀيٽيندو تڏهن وڃي خبر پوندي ته ڪهڙي نموني سان ڳالهه ٿيڻ کپي هاڻي آڪشن ته ٿين ٿا نه ماڻهو جي هتي آڪشن ٿيو حضرت يوسف عليه السلام جو ته ان جو ڏسڻ کپي ته ڀئي ڪيئن ماين ٿي پاڻ ۾ چي مون کي کپي ٿو آئون هي ٿي ڏيان آئون هي ٿي ڏيان اهو تفصيل تمام ڏنو آهي پنهنجي ڪشف الاسرار جي صاحب ٻيا به ماڻهو جيڪي عالمان ثعلبي آهي يا ٻيا جيڪي ماڻهو آهن اهي آڪشن جي تمام گهڻا تفصيل ٿا ڏين پوء هيترو آئون ڏيان ٿي هيترو آئون ڏيان ٿي هيترو آئون ڏيان ٿي پوء هن چيو بس هاڻي ڳالهه ختم آهي يا هيئن آهي پوء ڪهڙي نموني سان اچي ڪنهن جي گهر ۾ اچي بيهبي اهو ڪٿي ڪنهن جي سامهون اچي بيهبو ڪهڙي جڳهه تي آڪشن ڪبو اهو سڀئي ڳالهيون سوچيندا پوء اهي سڀئي ڳالهيون ان ۾ لکيل آهن اهڙي قسم جون اهي پڙهڻ ضروري آهن ماڻهن جي لاء علم وڌڻ جي لاء ائين نه ڪر ته اهو ڪو ٿيو يا نه ٿيو پوء اهي ضرور اهڙي قسم جون ئي ڪي ڳالهيون ٿينديون نه ته ڪيئن ٿينديون هو ان کي خبر پوندي ان ڳالهه

آزاد هو ۽ هو غلام ڪونه هو جو غلام ڪري هنن وڪيو ته سڀني ماڻهن هڪ ٻئي کي غلام ڪري وڪيو ته به کوٽا پئسا جيتري ڀلي لکين ڪروڙين ڀلي ملي وڃن هنن لاء ته به کوٽو محدود ڳڻپ جيترو ۽ ڪانوا فيه من الزاهدين هو انهي معاملي ۾ بي قدرا هئا زاهد هئا انهي سينس ۾ زاهدين

اڪرمي مثواه هن کي سٺو سهڻي نموني سان پرورش ڪر. اڪرمي، اڪرام سان، مثواه هن جي ديک ڀال، هن جو ڏسڻ وائسڻ، هن جو سنڀالڻ، هن جي تربيت، هن کي پڙهائڻ لکائڻ هي هو سڀئي ڳالهيون هن جون سهڻيون ڪجانء. اڪرمي مثواه ڇو؟ سبب به ٻڌائي ٿو. بس ٻه سبب آهن.

هو به چئي ٿو ته اسان هن آخرت جو ڀلو ٿيندو يعني آخرت اسان جي آخرت ۾ شفاعت ڪندو يعني هن کان هن جي ڪري اسان جو ايمان يعني مسلمان ٿينداسون اسان ان سينس ۾ جو هن جو دين ٻيو هيو پر مطلب ته حضرت ابراهيم عليه السلام جي دين تي هو ڪونه هئا مصر وارا ماڻهو پر چي هن جي ڪري اسان جو دين ڄڻ اسان ديندار ٿينداسون ۽ آخرت ۾ ۾ شفاعت ڪندو اسان کي آخرت جي ڳالهه هن وٽ به هئي مصر وارا جيڪي اڳيون قومون هيون اهي به جڏهن ممي ڪرائيندا هئا جو چوندا هئا هي وري جيڪو آهي سو اٿندو اهڙي نموني آخرت ۾ پوء اهڙي بادشاهه ٿيندو ممي جي اهڙي ٿيندي پوء اهو خيال هو ته آخر آخرت ڪا آهي پر پوء اهو اهڙو اهڙو نمونو ڪونه هو جهڙو حضرت ابراهيم عليه السلام جي دين ۾ آهي يا تورات ۾ يا اسان وٽ پنهنجو آهي ته آخرت ههڙي نموني جي اهو تصور ٿي سگهي ٿو هن وٽ نه به هجي پر پوء هن چيو ته عسٰي ان ينفعنا اسان کي نفعو هن دنيا جو به هنن سوچيو دنيا جو نفعو ٿيندو اسان کي هن منجهان هي سٺو ڇوڪرو ٿو لڳي مون کي او نتخذه ولدا يا اسين هن کي پنهنجو پٽ ڪري ڪنداسون ڇو ڇو جو هن کي پٽ ڪونه هو پوء پٽ هاڻي هن جو مطلب اهو به آهي ته ان ۾ صلاحيت ڪونه هئي پٽ ڄڻڻ جي ۽ ان زماني ۾ ائين به ڪندا هئا جو بادشاهه پنهنجي درٻار منجهه ماڻهو جيڪي رکندا هئا پوء انهن کي چئبو هو پنهنجو خواجا سرا چئبو هو پوء اهي ڄڻ مرد هوندا پوء انهن کي خسي ڪري ڇڏبو هو پنهنجو هٿ سان جيئن ڍڳي کي خسي ٿو ڪجي پنهنجي پاڏي کي خسي ٿو ڪجي اهڙي نموني سان خسي ڪري ڇڏندا بس پوء پيو هلي گهمي ڦري پيو پر پوء ان ۾ جيئن اسان وٽ کدڙا ٿيندا پنهنجو پر پوء کدڙن ۾ اها شهوت ٿئي ٿي ان ڪري حضور صل حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمايو ته هنن کي گهرن ۾ اچڻ نه ڏيو عورتن جي ويجهو اچڻ نه ڏيو ڇو جو هنن ۾ شهوت ٿئي ٿي اها جيڪو نفساني سيڪشوئل ارج آهي جيڪا سا هنن ۾ ٿئي ٿي پوء کڻي هنن جو عضوو جيڪو آهي سو ڪم ڪري يا نه ڪري پر هو جيڪي آهن سي ان کي گهر ۾ اچڻ ماين جي سامهون ماين ماين وٽ اچڻ نه ڏجو هن کي پر پوء هي پنهنجو اهڙو لباس عورتن جو پايو ۽ اچن ٿا پوء اسان وٽ به اهو گهرن ۾ گهڙيو وڃن ٿا پوء ماڻهن عورتن مطلب ته اهو سٺو نه آهي اهو الف ليليٰ ۾ به اهڙيون ڪهڙيون قسم جون ڪهاڻيون آهن اهي ڳالهيون پڙهڻ سان خبر پوندي ته ڀئي دنيا ۾ ڪيئن ڳالهه ٿي هلي ورنه جيڪڏهن ماڻهو چوندو رڳو آئون قرآن شريف کان سوا حديث کان سوا ڪا شيء آئون دنيا جي ڪا ٻي پڙهندس ڪونه ته پوء بس اتي پاڻ ماڻهو قابو ٿيو بيٺو هوندو، ڪهڙي خبر دنيا ۾ ڇا ٿو هلي، ته حديث سڀ ڳالهه جو ذڪر ڪونهي، قرآن شريف ۾ سڀ ڪنهن ڳالهه جو ذڪر ڪونهي، دنيا دار مارڪيٽ ۾ وڃي ٿو جيڪو اهي ته گهڻيون ٻيون ڳالهيون آهن دنيا جون جيڪي حديث ۽ قرآن ۾ ڪونهن لکيل اهي به آهن پوء انهن کي ماڻهو کي منهن ڏيڻو آهي پوء اهڙي نمونو اهڙي نموني سان فرمائي ٿو او ان ينفعنا او نتخذه ولدا هاڻي هتي اها به ڳالهه ڪندا هلون ته هتي هي يوسف عليه السلام پهتو آهي ۽ هتي يوسف عليه السلام کي خريد ڪرڻ وارو عزيز مصر جيڪو آهي پنهنجي گهر واريء کي ٿو چوي اها ڳالهه پر هن پاسي هن کان چار سؤ سال پوء حضرت موسيٰ عليه السلام ننڍڙو ٻار ٿيندو پوء ان کي جڏهن ماء پنهنجي سندس وجهندي ان ۾ درياء ۾ پوء درياء مائي ڪڍندي فرعون جي گهر واري يا هن جي ڌيء يا جيڪا فرعون جي ڌيء به هوندي ظاهر آهي فرعون جي وري زال ٻي فرعون جي زال هوندي اهڙي نموني سان اها جيڪا آهي اها چئي ٿي هن کي نه قتل ڪجان پنهنجي مڙس کي ٿي چوي هن کي قتل نه ڪجان لا تقتلوه عسٰي ان ينفعنا او نتخذه ولدا اها ساڳي ڳالهه اها حضرت آسيا چوي ٿي ان جو نالو اسان جي پنهنجي روايتن ۾ آهي ته اُن جو نالو آسيا آهي، فرعون جي گهر واري جو، اها چئي ٿي ته هن کي قتل نه ڪجان ۽ ۽ اسان کي ٿي سگهي ٿو فائدو ٿئي، فائدو معنيٰ آخرت جو فائدو ۽ دنيا داري جو فائدو عسٰي ان ينفعنا او نتخذه ولدا يا اسين هن کي پاڻ پٽ ڪري ڪنداسون يعني ٻنهي طرفن اها به هڪڙي ڳالهه ٿي ٻي به ڳالهه هتي هاڻي هڪڙي منٽ ۾ اها ڪندا هلون ته اسان جو جامي رحمة الله عليه جو جو قصو آهي حضرت زليخا ۽ حضرت يوسف عليه السلام جو ۽ اهو سائين تاج محمود امروٺي صاحب ابوالحسن جي نالي سان مطلب ته پرت نامو لکيو آهي جيڪو يوسف زليخا جو قصو انهي ۾ ڄڻ اهو آهي ته حضرت زليخا عليه السلام خواب ۾ ڏسي ٿي جڏهن هو اڃا مطلب ته شادي بادي ان کان اڳ ۾ ته ان کي حضرت يوسف عليه السلام کي ان کان پڇي ٿي ته تون ڪير آهين پوء ٻڌائي ٿو ته آئون عزيز مصر آهيان. پوء هو چئي ٿي مون کي عزيز مصر سان شادي کپي. پوء عزيز مصر سان هن شادي ٿا ڪري اچن ته هو پهچي ٿي وڃي پر هو ماڻهو ڪو ٻيو هيو. پوء جڏهن حضرت يوسف عليه السلام اچي ٿو هن جي گهر ۾ ته پوء سڃاڻي ٿي ڄڻ اهو هڪڙو روايت آهي مطلب ته تورات ۾ اها ڪونهي پاڻ ڪهڙن ڪتابن ۾ آهي جتائين پنهنجي ورتي آهي جامي رحمة الله عليه يا ان کان اڳ ۾ پنهنجو احمد جيڪو هيو غزالي رحمة الله عليه محمد غزالي جو ڀاء جيڪو آهي ننڍو ڀاء يا وڏو ڀاء جيڪو هو پر هو ٿورو صوفي هو ٻئي قسم جو پوء انهي لکيو آهي احسن القصص وغيره يا ان کان اڳ ۾ ٻين به جيڪو آهي سو فردوسي به لکيو آهي يا ٻين گهڻن ڪتاب ڪي لکيا آهن پوء هاڻي ڪهڙي پهرين اها ڳالهه ڪئي آهي ته حضرت زليخا جو به خواب هو